پوء اسان به اهڙا ئي جادو تو وٽ ضرور آڻينداسون، جهڙا تون اسان کي ڏيکارين ٿو، تنهنڪري اسان جي ۽ پنهنجي وچ ۾ اهڙو انجام جو وقت مقرر ڪر، جو ان کان نڪي تون ۽ نڪي اسين ابتڙ ٿيون ۽ اهو هڪ صاف پڌر ۾ هجي.